ກ່ຽວກັບໂຄງການລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ທີ່ວ່າສ້າງທາງລົດໄຟຈາກແດນຈີນເຂົ້າມາແດນລາວນັ້ນ ແມ່ນວ່າມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າສຳເລັດແລ້ວ 80% ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ມັນເປັນອັນໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ທາງຄະນະສື່ມວນຊົນລາວ-ຈີນ ເພິ່ນກະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຢ້ຽມຊົມ ການກໍ່ສ້າງ ແລະກະວາງແຜນລາງລົດໄຟ ຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟເລກ 2 ສາທາລະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ- ຈີນ ໂດຍທ່ານ ໂຮບິນ ຫົວໜ້າບັນຊາການ ແລະ ວິສະວະກອນລະດັບສູງ ສະຫຼຸບວ່າ ການວາງລາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ສຳເລັດແລ້ວ 80 ເປີເຊັນ ໂດຍການວາງລາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຈາກສະຖານີບ້ານໄຮ ເມື ອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງສະຖານີບໍ່ເຕັນ ເຂດແດນລາວ-ຈີນ ຈະສຳເລັດພາຍໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ ຄາດວ່າ ສິງຫາ 2021 ຈະຊິນຳເອົາຫົວຈັກມາແຕ່ຈີນ ແລະກະເລີ່ມທົດລອງປາຍປີນີ້ ໂດຍລັດຖະ ບານກະຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ ຂະບວນລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ຊິເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021 ເພື່ອຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 46 ປີ ຂອງການສະຖາປະນາສາທາລະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ າວເນາະ ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງສາຍນີ້ເນາະ ຈາກວຽງຈັນຮອດ ຈົນສຸດສາຍນີ້ ກະຍາວທັງໝົດ 422 ກິໂລແມັດກວ່າໆ ມູນຄ່າການລົງທຶນກະຢູ່ທີ່ 5,986 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ກະແປວ່າມັນຍັງປະມານ 7 8 9 ເດືອນ ບໍ ຄັນວ່າໄລ່ເລກບໍ່ຜິດນີ້ນະ ທີ່ວ່າເພິ່ນກ່າວວ່າຊິສຳເລັດ ເອົາລົດໄຟມາແລ່ນ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນນີ້ ແລະ ເຖິງເວລານີ້ນີ້ ຕາມທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ແມ່ນວ່າສ້າງສຳເລັດມາແລ້ວ 80 ເປີເຊັນນີ້ນະ ຄຳທີ່ວ່າສຳເລັດແລ້ວນີ້ ກໍມັນໝາຍເຖິງວ່າສຳເລັດຮອບດ້ານບໍ ຫຼືວ່າມີແຕ່ເອົາລາງລົດໄຟມາວາງ ຈັບນັອດ ຈັບຫຍັງລະ ແຕ່ວ່າປ້າຍເປີ້ຍ ສາຍຟືນສາຍໄຟກໍຍັງບໍ່ໄດ້ ຕິດເທື່ອ ອັນນີ້ 80% ກໍເຂົ້າໃຈວ່າໜ້າຊິແລ້ວເ ກືອບທັງໝົດ ອາດຈະເຫຼືອໃນ ໃນສ່ວນຂອງ ສ່ວນທີ່ລາຍລະອຽດທີ່ເປັນ ເປັນສະຖານີຕ່າງໆ ທີ່ຍັງຈະຕ້ອງດູແລໃນເລື່ອງຂອງລະບົບສັນຍານເອງຕ່າງໆ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈວ່າສ້າງແລ້ວ 80% ນີ້ ໝາຍ ເຖິງແຮງງານພ້ອມ ຄືພະນັກງານຍາມທາງລົດໄຟບໍ ຫຼືວ່າພະນັກງານຕາມສະຖານີລົດໄຟຕ່າງໆ ອັນນີ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າຕີ້ ອັນນີ້ກ່ອນໜ້ານີ້ກະມີ ມີຂ່າວເນາະວ່າ ນອກຈາກພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນຈີນ ທີ່ຕ້ອງ ດູແລເລື່ອງຂອງເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງແລ້ວເນາະ ຫວ່າງທີ່ຜ່ານມາ ກໍໄດ້ລາຍງານໃຫ້ທ່ານໄດ້ ໄດ້ລັບຊາບເນາະວ່າ ທາງການຈີນ ຜູ້ດູແລເລື່ອງຂອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງນີ້ ກໍໄດ້ນຳ ລຽກວ່າປະຊາຊົນ ຫຼືວ່ານັ ກສຶກສາ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ເປີດລັບສະໝັກວຽກງານ ເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກຢູ່ກັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງຕົວນີ້ ຂອງ ຂອງຄົນລາວເນາະ ໄປອົບລົມຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ທີ່ປະເທດຈີນເນາະ ສອງ ສອງຄັ້ງແລ້ວ ແລ້ວກະບາງສ່ວນກໍສຳ ເລັດແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ກະມີນະ ກະຄິດວ່າໃນສ່ວນຂອງຈຳນວນຜູ້ທີ່ຊິເຮັດວຽກເຮັດງານ ຢູ່ໃນລົດໄຟຄວາມໄວສູງນີ້ ກະຄິດວ່າຊິພ້ອມເກືອບ 100% ແລ້ວລະ ວ່າສຳເລັດແລ້ວ 80 ເປີເຊັນ ກໍແປວ່າມັນຍັງບໍ່ແລ້ວເທື່ອ 20 ເປີເ ຊັນນີ້ ມັນອັນໃດຍັງຄ້າງຄາຢູ່ເນາະ ອັນນີ້ໃນລາຍລະອຽດບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ແຕ່ວ່າຄາດດູດອກວ່າ ໜ້າຊິເປັນເລື່ອງຂອງການ ລະບົບການຈັດການໃນເລື່ອງຂອງສະຖານີ ທີ່ຊິຕ້ອງມີການ